SBS Radio ລາວ ເຟສບຸກ ແລະ ປະເທດອົດສະຕຣາລີປະເຊີນກັນ ຍ້ອນທີ່ບັດນີ້ ປະເທດອົດສະເຕຣເລຍມີກົດໝາຍໃຫ້ເຟສບຸກ ໃຫ້ເງິນໃຫ້ຄຳແກ່ບໍລິສັດການຂ່າວຕ່າງໆ ໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ທີ່ເຟສບຸກນຳເອົ າຂ່າວຄາວຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໄປອອກຢູ່ໃນເຟສບຸກ ນີ້ສ້າງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃຫ້ຄົນໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ແລະ ວົງການຂ່າວ ແລະ ເຟສບຸກດ້ວຍແລ້ວ ເຫດຜົນຫຼັກທີ່ເຟສບຸກປິດບໍ່ໃຫ້ບໍລິສັດຂ່າວສານ ໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍຢືດຢູ່ເທິງເຟສບຸກໄດ້ ແມ່ນຖືກມອງເຫັນວ່າ ແມ່ນຍ້ອນທີ່ວ່າຖ້າຫາກວ່າເຟສບຸກລົງຄໍຕໍ່ກົດໝາຍຂອງປະເທດອົດສະເຕຣເລຍນັ້ນ ກໍແປວ່າເຟສບຸກ ຄົງຈະຖືກຮຽກໃຫ້ກະທຳດັ່ງ ດຽວກັນນັ້ນ ຕໍ່ວົງການຂ່າວໃນໂລກນີ້ ບັດນີ້ ສະກອດ ມໍຣິສັນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອົດສະເຕຣເລຍ ເພິ່ງພາອາໄສການສະໜັບສະໜູນຂອງໂລກນີ້ ກ່ຽວກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວ ຍ້ອນທີ່ລັດຖະບານອົດສະເຕຣເລຍ ຢ່າງ ແໜ້ນແກ່ນບໍ່ຍອມລົງຄໍຕໍ່ເຟສບຸກ ໃນວັນທີ 8 ກຸມພາ 2021 ທີ່ຜ່ານມາຫວ່າງໜຶ່ງນີ້ ເຟສບຸກຕັດສິນໃຈຂວາງກັ້ນບລັອກ ບໍ່ໃຫ້ຂ່າວສານຂອງບໍລິສັດຕ່າງໆ ແລະ ທາງການອົດສະເຕຣເລຍໄປປາກົດຢູ່ໃນເຟສບຸກໄດ້ ເ ຟສບຸກກະທຳດັ່ງນັ້ນ ກ່ອນໜ້າທີ່ລັດຖະບານອົດສະເຕຣເລຍຈະໃຫ້ເຟສບຸກເສຍຄ່າຂ່າວສານຂອງປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ເຊິ່ງກົດໝາຍກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ຄົງຈະຖືກສະພາຜູ້ແທນລາຊະດອນອົດສະເຕຣເ ລຍທັງສູງ ແລະ ຕ່ຳຮັບຮູ້ເອົາເປັນກົດໝາຍໃນໄວໆນີ້ ຈາກເລື່ອງລາວລະຫວ່າງເຟສບຸກ ແລະ ລັດຖະບານອົດສະເຕຣເລຍນັ້ນ ບັດນີ້ ສາຍຫູສາຍຕາຂອງໂລກນີ້ ກຳລັງເຈາະຈົງ ແລະ ຈ້ອງໃສ່ປະເທດອົດສະ ເຕຣເລຍ ເພາະປະເທດອົດສະເຕຣເລຍປະເຊີນກັນກັບເຟສບຸກ ທີ່ມີພະລັງວັງຊາມາກມາຍອັນໜຶ່ງຂອງໂລກນີ້ ແລະ ຜູ້ນຳຂັ້ນໂລກຕ່າງໆ ກໍມີການໂຕ້ຕອບເຟສບຸກ ທີ່ຢ່າງກະທັນຫັນຂວາງກັ້ນບລັອກຂ່າວສ ານຂອງບໍລິສັດ ແລະ ທາງການອົດສະເຕຣເລຍທີ່ຈະໄປປາກົດໂຕຢູ່ໃນເຟສບຸກ ປະເທດອັງກິດສະແດງການສະໜັບສະໜູນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ໂດຍຮຽກໃຫ້ເຟສບຸກ ຈົ່ງເຮັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງໃນການແກ້ໄ ຂການຂວາງກັ້ນນັ້ນ ອັນເນື່ອງມາຈາກກົດໝາຍຂອງປະເທດອົດສະເຕຣເລຍທີ່ມີຊື່ວ່າ News Media Bargaining Code ທີ່ໃຫ້ບໍລິສັດການຂ່າວໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍໄດ້ຮັບເງິນຄຳ ສຳລັບຄ່າການໃຊ້ສອຍຂ່າວນັ້ນໂດຍເຟສບຸ ກ Julian Knight ທີ່ຄະນະກຳມະການ Digital Culture Media and Sport Committee ເວົ້າວ່າ This bully boy action will, I think, ignite

ຕ້ອງຫ້າມຂ່າວຄາວຂອງອົດສະເຕຣເລຍນັ້ນ ກໍບລັອກອົງການຈັດຕັ້ງອື່ນໆຕ່າງໆ ອັນມີດ້ວຍຂອງຄົນພື້ນເມືອງອົດສະເຕຣເລຍ ກິດຈະການສຸກເສີນ ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ຂອງຄະນະໃຈບຸນທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍ ເຫຼືອຕ່າງໆ ແກ່ຄົນທັງຫຼາຍ ມີຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດຂອງຜູ້ດັ່ງກ່າວ ທີ່ຈະສົ່ງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບໂຄໂຣນາໄວຣັສ ການບອກເຕືອນ ການສຸກເສີນຕ່າງໆ

ພວກທ່ານທັງສອງໄດ້ສົນທະນາປຶກສາຫາລືກັນກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ມີຢູ່ ແລະ ຈະແກ້ໄຂມັນຕື່ມອີກ ໂດຍທີ່ວ່າທັງສອງຈະພົບປະກັນອີກຕື່ມ ການທີ່ເຟສບຸກຕັດສິນໃຈຂວາງກັ້ນວົງການຂ່າວໃນປະເທດອົດສະເຕ ຣເລຍ ມີຜົນກະທົບກະແທກໃນທັນທີທັນໃດໃສ່ເວັບໄຊຂ່າວຕ່າງໆໃນທົ່ວປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ຄືເຮັດໃຫ້ການບໍລິໂພກຂ່າວຕ່າງໆໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍຫຼົ່ນຕົກລົງຢ່າງມາກມາຍແລ້ວ ຂໍ້ມູນຂັ້ນຕົ້ ນບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ ການທີ່ຄົນໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍຢືດຢື້ເຖິງຂ່າວຄາວຕ່າງໆຜ່ານເຟສບຸກ ຕົກຕ່ຳລົງມາກມາຍ ພາຍຫຼັງ 5 ໂມງ 30 ຕອນເຊົ້າຂອງວັນພະຫັດກ່ອນນີ້ ທີ່ເຟສບຸກບລັອກຂ່າວສານຕ່າງໆຂອງ ບໍລິສັດຂ່າວຄາວໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ນີ້ພາໃຫ້ການບໍລິໂພກຂ່າວຜ່ານເຟສບຸກຕົກຕ່ຳລົງເຖິງ 93 ເປີເຊັນພຸ້ນ ທ່ານ Michael Miller

SBS ກໍຖືກບລັອກໂດຍເຟສບຸກ ຄືຖ້າຫາກວ່າໃຊ້ເຟສບຸກຈະເຂົ້າເບິ່ງເຂົ້າຟັງຂ່າວຄາວຂອງ SBS ແມ່ນວ່າຈະກະທຳບໍ່ໄດ້ ແຕ່ທ່ານເຂົ້າຟັງພາກລາຍການຕ່າງໆຂອງ SBS Radio ໄດ້ໂດຍກົງ ໂດຍເຂົ້າຫາ ດັ່ງສຳລັບພາກ ລາຍການພາສາລາວ www.sbs.com.au ຂີດທັບ ລາວ ແລະ ວິທີການອັນໜຶ່ງທີ່ຟັງພາກລາຍການພາສາລາວງ່າຍແມ່ນວ່າ ຖ້າຟັງໃນທຸກວັນຈັນໃນເວລາ 4-5 ໂມງແລງ ແລະ ວັນເສົາໃນເວລາ 9 ໂມງຄ່ຳ ຫາ 10 ໂມງຄ່ຳ ແມ່ນເປີດໂ ທລະທັດດິຈິໂຕ ແລ້ວກົດໃສ່ຊ່ອງ 38 ກໍຈະໄດ້ຟັງພາກລາຍການພາສາລາວໂລດ
ຊຸມຊົນຂອງທ່ານ ການສົນທະນາຂອງທ່ານ SBS ລາວ